۽ پنهنجي پيء ڏاڏن ابراهيم ۽ اسحاق ۽ يعقوب جي دين جي پيروي ڪئي اٿم، ڪنهن شيء کي الله سان شريڪ ڪرڻ اسان کي نه جڳائيندو آهي، اهو اسان تي ۽ ٻين ماڻهن تي الله جو فضل آهي، پر گهڻا ماڻهو شڪرانو نه ڪندا آهن.